From Washington, this is VOA News.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຊົມໄດ້ສົດທັງ Facebook ແລະ YouTube ເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າ ພະເຈົ້າ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບວ່າ ລັດຖະບານໄທຈະຕັ້ງສູນປະສານງານ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳແກ່ຊາວພະ ມ້າທີ່ຫຼົບໜີເຂົ້າໄປເຂດຊາຍແດນຂອງໄທ ໃນລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ຫຼັງຈາກບົດລາຍງານເລື່ອງພວກໄວ້ອາໄລແກ່ການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຣັດເຊຍ ທ່ານອາເລັກຊາຍ ອາເລັກເຊ ນ າວາລນີ ຖືກຈັບກຸມໃນຣັດເຊຍ ກ່ອນຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ຈາກນັກຂ່າວຂອງ VOA ສຳລັບແລງວັນອັງຄານທີ 20 ເດືອນກຸມພາມື້ນີ້ VOA News ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນສຳລັບແລງ ມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ການລົງມະຕິຢຸດຍິງໃນເຂດກາຊາຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ປະເຊີນກັບການຢັບຢັ້ງຂອງສະຫະລັດ ແລະ ການໂຈມຕີຫຼາຍຮອບໂດຍກຸ່ມຮູຕີ ຖືກກຳປັ່ນຫຼາຍລຳໃນເສັ້ນທາງຜ່າ ນທະເລແດງ ແລະ ຣັດເຊຍອາດຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບການລົງໂທດຄັ້ງໃໝ່ ພາຍຫຼັງການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານນາວາລນີ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ໃນມື້ນີ້ ເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຂ່າວກ່ຽວກັບສະຖານະການຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ໂດຍໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ໄຊຈະເລີນສຸກ ເອີ ກອງທັບອິດສະຣາແອ ນນີ້ ກະໄດ້ປະກາດເນາະວ່າໄດ້ມີການສູ້ລົບກັນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ຂອງເມືອງຄານຢູນິສ ໃນ ເອີ ເຂດກາຊາ ເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດນີ້ ກະກຽມເນາະ ທີ່ຈະລົງ ເອີ ຄ ະແນນສຽງຕໍ່ມະຕິທີ່ ອາ ຮ່າງໂດຍອາລຈີເຣຍເນາະ ເພື່ອ ອາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ເຈົ້າ ໃຫ້ມີການຢຸດຍິງໃນທັນທີ ແລະກະຂະຫຍາຍການ ເອີ ເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອເນາະ ແລະກະປະຕິເສດຕໍ່ການ ເອີ ບັງຄັບໃຫ້ ເອີ ຊາວປາແລັດສະຕາຍນີ້ຍ້າຍອອກໄປ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດເອງນີ້ ກະໄດ້ກ່າວວ່ານີ້ ຕົນນີ້ຈະສະກັດກັ້ນມະຕິດັ່ງກ່າວເນາະ ເພາະມັນອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ອືມ ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການໄກ່ເ ກ່ຍໄດ້ ເຈົ້າ ໂດຍກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງ ສະຫະລັດໄດ້ເຜີຍແຜ່ຮ່າງມະຕິຂອງຕົນໃຫ້ສະມາຊິກສະພາ VOA ເຫັນວ່າ ຮ່າງກົດ ຮ່າງມະຕິດັ່ງກ່າວ ເນັ້ນໜັກເຖິງການປ່ອຍຕົວຕົວປະກັນທີ່ກຸ່ມຮາມາສຈັບໄວ້ ແລ ະ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນສຳລັບແຜນການທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນຈາກການບຸກໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລໃນເມືອງຣາຟາ ຂໍ້ສະເໜີຂອງສະຫະລັດໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ການບຸກໂຈມຕີທາງພາກພື້ນຄັ້ງໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ຄວນດຳເນີນໄປໃນສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ປະຕິເສດບັນດາຄວາມພະຍາຍາມອື່ນໆ ທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍພົນລະເຮືອນຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ສະ ຫະລັດບໍ່ມີກຳນົດເວລາໃນການຍື່ນຂໍມະຕິຕໍ່ສະພາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານຂັ້ນສູງທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຈະໃຫ້ເວລາແກ່ສະພາໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ບໍ່ມີແຜນການທີ່ຈະຮຽກຮ້ອ ງໃຫ້ມີການລົງຄະແນນສຽງໃນໄວໆນີ້ ການເຈລະຈາເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຫຼາຍອາທິດທີ່ລວມມີສະຫະລັດ ອີຈິບ ແລະ ກາຕາ ເພື່ອຢຸດຕິການສູ້ລົບໃນເຂດກາຊາ ແລະ ຮັບປະກັນການປ່ອຍຕົວຕົວປະກັນແມ່ນລົ້ມແຫຼວ ອິສຣາແອລໄດ້ເຕືອນວ່າ ຕົນມີແຜນການທີ່ຈະດຳເນີນການໂຈມຕີໃນເມືອງຣາຟາ ເຊິ່ງເປັນພື້ນທີ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາທີ່ລຽບຕາມຊາຍແດນອີຈິບ ບ່ອນທີ່ພົນລະເມືອງປາແລັສໄຕນ໌ 1.5 ລ້ານຄົນ ໄດ້ ຊອກຫາຄວາມປອດໄພຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໄຊຈະເລີນສຸກ ແລະ ຢູ່ເຂດອາຟຣິກາ ອົງການເພື່ອຄວາມປອດໄພທາງທະເລໄດ້ລາຍງານວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ໂດຣນລຳໜຶ່ງ ໂຈມຕີກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າ ຢູ່ໃນທະເລແດງ ໃນຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ ອັນເປັນຄັ້ງລ່າສຸດໃນການໂຈມຕີຫຼາຍຮອບຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍອີຣານຢູ່ໃນປະເທດເຢເມນ ເພື່ອລົບກວນການສັນຈອນທາງທະເລຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ ນ ອົງການປະຕິບັດງານດ້ານການຄ້າທາງທະເລຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັກ ຫຼື UKMTO ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນໜຶ່ງຈາກກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຕົນຖືກໂຈມຕີໂດຍໂດຣນລຳໜຶ່ງ ແລະ ເວົ້າວ່າສົ່ງຜົນໃຫ້ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍພຽງໜ້ອຍດຽວຕໍ່ໂຄງສ້າງສ່ວນທີ່ພັກອາໄສ ລະ ເທົ່ານັ້ນ ອົງການ UKMTO ລາຍງານອີກວ່າ ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ປະມານ 110 ກິໂລແມັດທາງທິດເໜືອຂອງປະເທດຈີບູຕີ ແລະ ວ່າພວກລູກເຮືອ ແມ່ນປອດໄພ ແລະ ກຳປັ່ນກໍໄດ້ເດີນທາງຕໍ່ໄປຍັງທ່າເຮືອຕາມກຳນົດ ບໍລິສັດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງທະເລຂອງອັງກິດຊື່ວ່າ ແອມເບຣ ໄດ້ລາຍງານວ່າມີການໂຈມຕີຢູ່ໃນບໍລິເວນດຽວກັນນັ້ນ ໂດຍລະບຸກ ຳປັ່ນບັນທຸກລຳນີ້ ຕິດທຸງຊາດຂອງປະເທດເກາະມາໂຊລ ໃນການໂຈມຕີອີກແຫ່ງໜຶ່ງເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ ແມ່ນກຳປັ່ນບັນທຸກທີ່ຕິດທຸງຊາດຂອງກຣີສ ຊຶ່ງສະຫະລັດເປັນເຈົ້າຂອງຊື່ວ່າ Sea Champion ໄດ້ລາຍງານວ່າຖືກ ແນເປົ້າໃສ່ໂດຍລູກສອນໄຟຕັ້ງສອງລູກ ໂດຍໜຶ່ງໃນ ໃນລູກສອນໄຟສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກຳປັ່ນ ແລະ ອີກລູກໜຶ່ງຕົກລົງຢູ່ທະເລຢູ່ໃກ້ ອານາຈັກ
ກອງທັບຢູເຄຣນໄດ້ລາຍງານການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຣັດເຊຍໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຮັບແຮງກົດດັນຕໍ່ການລົງໂທດຄັ້ງໃໝ່ຕໍ່ຣັດເຊຍ ຫຼັງຈາກການຕາຍຂອງຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານທີ່ຖື ກຄຸມຂັງ ທ່ານ ອາເລັກເຊ ນາວານນີ ກອງທັບອາກາດຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວວ່າ ການປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງປະເທດຕົນ ໄດ້ທຳລາຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຣັດເຊຍ 23 ລຳ ການສະກັດກັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຫຼາຍພ າກພື້ນຂອງຢູເຄຣນ ລວມທັງຄາກີບ ດະນິໂປຣເປໂຕຣບ ເຄີຊັນ ແລະ ມິໂກລີບ ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍຍັງລວມມີລູກສອນໄຟນຳວິຖີ 4 ລູກ ຍັງບໍ່ມີລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນທັ ນທີ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢູເຄຣນ ທ່ານ ເດນນິສ ສະມີເຮວ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຫະພາບຢູໂຣບອອກມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ຕໍ່ຣັດເຊຍ ຫົວໜ້ານະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ EU ທ່ານ ໂຈເຊັບ ໂບເຣວ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານ ນາວານນີ
ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວເຮົາຕໍ່ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຢູເຄຣນປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດໃນເຈນີວາ ທ່ານນາງ ເຢເວນນາຢາ ຟີລິບເປນໂກ ໄດ້ກ່າວເຕືອນໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການບຸກລຸກຢູເຄຣນໂດຍບໍ່ໄດ້ກໍ່ຜິດ ແລະ ບໍ່ຍຸຕິທຳຂອງຣັດເຊຍເມື່ອ 2 ປີກ່ອນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ອັນ ໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ກົດບັດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຊິ່ງເປັນການປົກປັກຮັກສາລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ພື້ນຖານເສລີພາບໃນທົ່ວໂລກ ກ່ອນໜ້າຂອງວັນຄົບຮອບອັນເສົ້າໂສກນີ້ ທ່ານນາງ ຟີລິເປນໂກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ປະເທດຂອງທ່ານນາງ ແທ້ຈິງແລ້ວໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອ 10 ປີກ່ອນ ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງຣັດເຊຍທີ່ໄດ້ຜະໜວກ ແລະ ເຂົ້າຍຶດຄອງດິນ ແດນຂອງຢູເຄຣນ ລວມທັງສາທາລະນະລັດໄຄຣເມຍ ທີ່ເປັນເຂດປົກຄອງຕົນເອງ ຖ້າການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ມັນຈະນຳໄປສູ່ການລະເມີດຕ່າງໆຕື່ມອີກ ທ່ານນາງກ່າວ ແລະ ກ່າ ວຕໍ່ໄປວ່າ ໂລກຍັງຕ້ອງປອງດອງກັນໃນການຕ້ານໄພຂົ່ມຂູ່ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ຕໍ່ກົດບັດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຫຼັກການຂອງກົດໝາຍສາກົນ ທ່ານນາງ ຟີລິເປນໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູເຄ ຣນໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະດຶງຄວາມສົນໃຈຂອງຕ່າງປະເທດຕໍ່ການລະເມີດຂະໜາດໃຫຍ່ຢ່າງເປັນລະບົບຂອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ພື້ນຖານດ້ານເສລີພາບໂດຍສະຫະພັນຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ຢູ່ສະພາສິດທິມະນຸ ດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນກອງປະຊຸມໄລຍະ 6 ອາທິດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ອານາສັກ ທ່ານນາງ ຢູເລຍ ນາວານາຢາ ແມ່ໝ້າຍຂອງຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຣັດເຊຍ ທ່ານ ອາເລັກເຊ ນາວານນີ ໄ ດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຂອງສາມີຂອງທ່ານນາງ ໂດຍເວົ້າວ່າ ຈະສືບຕໍ່ສູ້ເພື່ອເສລີພາບຂອງປະເທດຂອງເຮົາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກທ່ານຈົ່ງຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງຂ້າພະເຈົ້າ ໃນຖະແຫຼ ງການເປັນວິດີໂອທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ທາງອອນລາຍ ທ່ານນາງ ນາວານາຢາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ຂ້າຜົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເຊິ່ງເປັນການອ້າງເຖິງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານນາງຍັງໄດ້ກ່າ ວວ່າ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດເພື່ອທ່ານ ອາເລັກເຊ ແລະ ສຳລັບພວກເຮົາເອງ ແມ່ນສູ້ຢ່າງສຸດຊີວິດອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ຮຸນແຮງກວ່າແຕ່ກ່ອນ ການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານ ນາວານນີ ເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ ານມາ ຢູ່ທີ່ຄຸກທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດຂອງຣັດເຊຍໃນເຂດຂົ້ວໂລກເໜືອ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດແຄ້ນຈາກສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຫຼາຍປະເທດຕາເວັນຕົກໄດ້ຊີ້ມືໃສ່ວັງເຄຣມລິນ ປະທານາທິບໍດີສະ ຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຜິດພາດ ທ່ານ ປູຕິນ ແມ່ນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານ ນາວານນີ ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ທ່ານ ນາວານ ນີ ແມ່ນຂໍ້ພິສູດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງທ່ານ ປູຕິນ ໄຊຈະເລີນສຸກ
ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ເປັນລົດທີ່ຜະລິດຈາກຣັດເຊຍສຳລັບໃຊ້ເປັນລົດສ່ວນໂຕຂອງທ່ານ ເພື່ອສະແດງ ເຖິງສາຍພົວພັນແບບພິເສດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຜັກດັນການຮ່ວມມືກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານ ກິມ ແລະ ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ພົບປະກັນໃ ນປີກາຍນີ້ ອົງການຂ່າວຂອງລັດຖະບານທີ່ລາຍງານໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ບໍ່ໄດ້ບອກວ່າລົດ ມີ ລົດທີ່ມອບໃຫ້ເປັນຂອງຂວັນນັ້ນເປັນລົດຊະນິດໃດ ຫຼື ຖືກສົ່ງມາໃຫ້ແນວໃດ ບັນດາຜູ້ສັງເກດການກ່າວວ່າ ມັນສາມ າດລະເມີດຕໍ່ມະຕິສະຫະປະຊາຊາດທີ່ຫ້າມການສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ມີລາຄາແພງຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ມີລົດທີ່ຫຼູຫຼາລາຄາແພງທີ່ຜະລິດຈາກຕ່າງປະເທດຫຼາຍຄັນ ໂດຍເຊື່ອ ວ່າຖືກລັກລອບເຂົ້າມາໃນປະເທດຂອງທ່ານ ອານາສັກ ກອງປະຊຸມລະຫວ່າງປະເທດທີ່ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ກ່ຽວກັບເ ປົ້າໝາຍທີ່ພວກຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມຕາລີບານຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ແຕ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າພຽງເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບວ່າ ໂລກຄວນປະສານງານແບບໃດກັບລັດຖະບານທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດ ຮັບຜິດຊອບເລື່ອງອັຟການິສຖານ ຈາກ 25 ປະເທດ ຕະຫຼອດທັງສະຫະພາບຢູໂຣບ ອົງການຮ່ວມມືອິດສະລາມ ແລະ ອົງກາ ນຮ່ວມມືຊຽງໄຮ້ ໃນກອງປະຊຸມເປັນເວລາສອງມື້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂດຮາຂອງກາຕາ ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍເວົ້າວ່າ ການເຂົ້າຮ່ວມດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຍັງ ຖ້າອົ ງການສະຫະປະຊາຊາດບໍ່ໄດ້ມອງເຫັນພວກເຂົາວ່າເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນອັຟການິສຖານແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນ ໄຊຈະເລີນສຸກ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ບລິງເກນ ໄດ້ເດີ ນທາງໄປປະເທດບຣາຊິລ ແລະ ອາເຈນຕີນາ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອຈັດການເຈລະຈາ ແລະ ສົ່ງເສີມສາຍພົວພັນກັບບັນດາຜູ້ນຳທີ່ມີຄວາມຄິດອິດສະຫຼະຈາກສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະດຽ ວກັນກໍເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຸ່ມ 20 ປະເທດ ຫຼື G20 ໃນນະຄອນຣີໂອ ດີ ຈາເນໂຣ ດ້ວຍລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ລາວາຣອຟ ກໍຄາດວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວມກ ອງປະຊຸມ G20 ນັ້ນ ມັນກໍມີໂອກາດສຳລັບການພົວພັນໜ້າຕໍ່ໜ້າທີ່ຫາໄດ້ຍາກ ລະຫວ່າງທັງສອງທ່ານ ການຢ້ຽມຢາມບຣາຊິລ ແລະ ອາເຈນຕີນາຂອງທ່ານ ບລິງເກນ ຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງທູດ ລະ ທູດລະດັບສູງສ ະຫະລັດ ທ່ານ ບລິງເກນ ຈະພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີບຣາຊິລ ທ່ານ ລຸຍ ອີຊານີໂອ ລູລາ ດາ ຊິລວາ ໃນນະຄອນຫຼວງບາຊຽວ ແລະ ປະທານາທິບໍດີຫາກໍສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃໝ່ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພ າກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຟັງຂ່າວພາກທີ 2 ໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຣັດເ ຊຍກຳລັງກັກຂັງຜູ້ທີ່ສະແດງການໄວ້ທຸກຕໍ່ການສູນເສຍຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ ອາເລັກເຊ ນາວາລນີ ທ່ານເສຍຊີວິດໃນຂະນະຖືກຄຸມຂັງຢູ່ທີ່ອານານິຄົມອາກຕິກເຊີໂກ ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ບັນດາຜູ້ນຳຂ ອງປະເທດຕາເວັນຕົກໄດ້ພາກັນປະນາມຕໍ່ຣັດເຊຍ ອາຣາສ ອາຣາບາຊາດີ ນັກຂ່າວ VOA ມີລາຍງານເພີ່ມເຕີມ ເຊິ່ງທິບສຸດາຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນນະຄອນເຊນປີເຕີສເບີກ ຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນພ າກັນເອົາດອກໄມ້ອອກຈາກອະນຸສອນສະຖານຊົ່ວຄາວ ທີ່ຈັດເປັນກຽດໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານ ອາເລັກເຊ ນາວານີ ທີ່ເສຍຊີວິດແລ້ວ ເກືອບທັນທີທັນໃດນັ້ນ ບັນດາດອກໄມ້ດອກໃໝ່ກໍໄດ້ເຂົ້ າມາແທນທີ່ ພຽງມື້ດຽວກ່ອນໜ້ານັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ຈັບກຸມຜູ້ໄວ້ທຸກທີ່ວາງດອກໄມ້ເພື່ອເປັນກຽດແກ່ທ່ານ ນາວານີ ອົງການຂ່າວອິດສະຫຼະຂອງຣັດເຊຍ ແລະ ກຸ່ມສິດທິມະນຸດ OVD-Info ລາຍງານວ່າ ມີການກັກ ຂັງຜູ້ຄົນບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 400 ຄົນ ຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງຕ່າງໆ ໃນທົ່ວ 32 ຕົວເມືອງ ລຸນຫຼັງຂ່າວການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານ ນາວານີ ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານນາວານີເຄີຍເປັນນັ ກວິຈານມາດົນນານ ແລະ ຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບວັງເຄຣມລິນ ໂດຍສະເພາະປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໃນເດືອນທັນວາປີ 2020 ທ່ານໄດ້ກ່າວຫາອົງການຄວາມປອດໄພຂອງຣັດເຊຍ ຫຼື FSB ກ່ຽວກັບການວາງຢາພິດຕໍ່ທ່ານ ດ້ວຍສານກ່ອມປະສາດທີ່ຖືກຢືນຢັນວ່າຜະລິດໂດຍຣັດເຊຍ ຣັດເຊຍໂທດການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານນາວານີຢ່າງເປັນທາງການໃສ່ການລົ້ມປ່ວຍ ໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍສາເຫດ ຢູ່ທີ່ອານານິຄົມອາກຕິກ ບ່ອນທີ່ທ່ານກຳລັງຮັບໃຊ້ໂທດຈຳຄຸກ 19 ປີ ບັນດາທ່ານຜູ້ນຳຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກບໍ່ເຊື່ອເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວຖະແຫຼງຢູ່ທຳນຽບຂາວ ເ ຊິ່ງຖ່າຍທອດຜ່ານເຄືອຂ່າຍກຸ່ມອົງການຂ່າວຂອງສະຫະລັດ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍອົງການຂ່າວ AP ວ່າ Make no mistake, Putin is responsible for Navalny's death. Putin ຈົ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ປູຕິນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານນາວານີ ປູຕິນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານນາວານີນັ້ນ ແມ່ນຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງປູຕິນ ບໍ່ມີໃຜຄວນຖືກ ຫຼອກລວງ ບໍ່ວ່າຢູ່ໃນຣັດເຊຍ ຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ ແລະ ຢູ່ບ່ອນໃດໃນໂລກໜ່ວຍນີ້ ຂ່າວກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານນາວານີມີຂຶ້ນບໍ່ຮອດໜຶ່ງອາທິດ ຫຼັງຈາກອະດີດປະທານາທິບໍດີ ທ່ານໂດນັລ ທຣຳ ກ່າວຕໍ່ຜູ້ສ ະໜັບສະໜູນໃນການໂຮມຊຸມນຸມວ່າ ຖ້າໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່ ທ່ານຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ຣັດເຊຍດຳເນີນການ ແລະ ອ້າງອີງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານວ່າ ອັນໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການທັງນັ້ນ ຕໍ່ສະມາຊິກອົ ງການເນໂຕ ທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ໃຊ້ຈ່າຍເງິນພຽງພໍໃນດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານທຣຳຍັງຄົງເປັນຜູ້ມີຄະແນນນຳໜ້າຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ໃນການທ້າຊິງເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຈາກທ່ານໄບເດັ ນ ໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ໃນການຂຽນບົດລາຍງານນີ້ ທ່ານກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບທ່ານນາວານີເທື່ອ ທ່ານນາງນິກກີ ເຮລີ ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຈາກພັກຣີພັບບລິກັນພຽງຄົນດຽວທີ່ຍັງ ເຫຼືອຢູ່ ກ່າວໃນລາຍການ This Week ຂອງໂທລະພາບ ABC ວ່າ When you hear Donald Trump say in South Carolina a week ago that ເມື່ອພວກທ່ານໄດ້ຍິນທ່ານໂດນັລ ທຣຳ ກ່າວຢູ່ໃນລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ທ່ານຈະຜັກດັນໃຫ້ປູຕິນຮຸກຮານຕໍ່ພັນທະ ມິດຂອງພວກເຮົາ ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ອັນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເຢັນຮອດກະດູກ ເນື່ອງຈາກວ່າທັງໝົດທີ່ທ່ານໄດ້ກະທຳໃນຊ່ວງເວລາດຽວ ແມ່ນການມອບອຳນາດໃຫ້ແກ່ທ່ ານປູຕິນ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ກະທຳໄປທັງໝົດໃນຊ່ວງນັ້ນແມ່ນວ່າ ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຂ້າງກັບຜູ້ຊາຍທີ່ສັງຫານນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານຂອງຕົນ ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຂ້າງກັບນັກເລງທີ່ຈັບໂຕນັກຂ່າວຊາວອາເມລິກັນ ແ ລະ ຈັບພວກເຂົາໄວ້ເປັນໂຕປະກັນ ແລະ ທ່ານເຂົ້າຂ້າງຜູ້ຊາຍທີ່ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນຣັດເຊຍຮັບຮູ້ວ່າ ຢ່າທ້າທາຍຂ້ອຍໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງຕໍ່ໄປ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈະເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຈົ້າເຊັ່ນກັນ ໃ ນກອງປະຊຸມທີ່ນະຄອນມູນິກເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມບັນດາປະເທດຊັ້ນນຳດ້ານອຸດສາຫະກຳເຈັດປະເທດ ໄດ້ສະແດງການໄວ້ອາໄລດ້ວຍການຢືນງຽບສະຫງົບເປັນ ເວລາໜຶ່ງນາທີໃຫ້ແກ່ທ່ານນາວານີ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ ປະທານຄະນະກຳມາທິການຢູໂຣບ ທ່ານນາງເອີຊູລາ ວອນເດີເລເຢນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ພັນລະຍາໝ້າຍຂອງທ່ານນາວານີ ທ່ານນາ ງຢູເລຍ ນາວານີ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ພວກປະທ້ວງໄດ້ພາກັນວາງດອກໄມ້ ແລະ ຂໍ້ຄວາມໄວ້ໃກ້ສະຖານທູດຣັດເຊຍໃນນະຄອນຫຼວງລອນດອນ ປະຊາຊົນໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູ ກໍໄດ້ປະຕິບັດເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍ ຮ້ອງທ່ານນາວານີວ່າ ວິລະຊົນຜູ້ທີ່ຕໍ່ສູ້ເພື່ອອິດສະລະພາບ ທິບສຸດາ VOA
ລັດຖະບານໄທຈະຕັ້ງສູນປະສານງານເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳແກ່ຊາວພະມ້າທີ່ຫຼົບໜີຈາກຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນພະມ້າ ເຂົ້າໄປທີ່ເຂດຊາຍແດນຂອງໄທ ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນເດືອນມີນາ 2024 ນີ້ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ
ທ່ານປານປຣີ ມະຫິດທານຸກອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດຂອງໄທ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການຕັ້ງສູນປະສານງານເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳແກ່ຊາວພະມ້າທີ່ຫຼົບ ໜີຈາກຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນພະມ້າ ເຂົ້າໄປທີ່ເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດໄທ ຈະດຳເນີນການແລ້ວເສັດ ແລະ ເລີ່ມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ພາຍໃນເດືອນມີນາ 2024 ນີ້ ໂດຍສູນດັ່ງກ່າວຈະຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດອ ຳເພີແມ່ສອດ ຈັງຫວັດຕາກ ຊຶ່ງຢູ່ຕົງກັນຂ້າມກັບເມືອງເມຍວະດີ ເຂດລັດກະຫຼ່ຽງ ໃນປະເທດສະຫະພາບມຽນມາ ຫຼື ພະມ້າ ທີ່ມີການປະທະກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດເກີດຂຶ້ນນັບແຕ່ເດືອນກຸມພາ ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍການຕັ້ງສູນດັ່ງກ່າວເປັນໄປຕາມມະຕິຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດ ຂອງອາຊຽນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ໃນຊ່ວງວັນທີ 28 ຫາ 29 ມັງກອນ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເ ປັນພິເສດໃນການຮ່ວມມືກັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ່ງທາງການເມືອງໃນພະມ້າ ດ້ວຍການສືບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມສັນທາມະຕິ 5 ຂໍ້ ທີ່ໄດ້ມີການກຳນົດໃນກອງປະຊຸມວາລະພິເສດຂອງຜູ້ນຳອາຊຽ ນ ທີ່ກຸງຈາກາຕາ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເມື່ອເດືອນເມສາ 2021 ນັ້ນ ຊຶ່ງການຕົກລົງຕັ້ງສູນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳແກ່ຊາວພະມ້າ ກໍນັບເປັນໜຶ່ງໃນສັນທາມະຕິຫ້າຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ທີ່ແນໃສ່ການແກ້ໄຂຄ ວາມຂັດແຍ່ງທາງການເມືອງໃນພະມ້າເປັນສຳຄັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານປານປຣີໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ໃນກໍລະນີທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ ຫຼື ມີບັນຫາໃນເລື່ອງຂອງສຸຂະພາບ ໃນກໍລະນີນີ້ທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ ຫຼື ມີບັນຫາໃນເລື່ອງຂອງສຸຂະພາບ ຫຼື ມີບັນຫາໃນເລື່ອງຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສ ທາງ humanitarian ຫັ້ນກໍຈະເປັນຈຸດທີ່ເຂົາສາມາດຈະມາເພິ່ງພາໄດ້ ແຕ່ເປັນການຊົ່ວຄາວ ບໍ່ແມ່ນເປັນການຖາວອນ ແທ້ໆ ແລ້ວຫັ້ນ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ສັນທາມະຕິຫ້າຂໍ້ຂອງອາຊຽນຢູ່ແລ້ວ ໃນຂະນະດຽວກັນໃນປີນີ້ຫັ້ນ ທາງປະເທດລາວເປັນປະທານຂອງອາຊຽນ ເພາະສະນັ້ນຫັ້ນ ເຂົາກໍຕັ້ງຜູ້ແທນພິເສດ ເຊິ່ງທ່ານກໍຄືທ່ ານອາລຸນແກ້ວ ແລ້ວເວລານີ້ທ່ານອາລຸນແກ້ວຫັ້ນ ກໍໄດ້ໄປປະສານງານທັງໃນມຽນມາ ທັງໃນຕ່າງປະເທດ ທັງນີ້ສັນທາມະຕິ 5 ຂໍ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ່ງທາງການເມືອງໃນພະມ້າ ປະກອບດ້ວຍການ ຢຸດຢັ້ງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນທັນທີ ການຈັດໃຫ້ທຸກໆຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຈລະຈາກັນຢ່າງສັນຕິ ການໃຫ້ຜູ້ແທນພິເສດຂອງອາຊຽນເປັນຜູ້ປະສານງານການເຈລະຈາ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳໃ ນພະມ້າ

ໄປພົບກັບພົນເອກອາວຸໂສ ມິນ ອອງ ລາຍ ຜູ້ນຳລັດຖະບານທະຫານພະມ້າຢູ່ທີ່ກຸງເນປີດໍ ເມື່ອວັນທີ 15 12 ມັງກອນ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງຖືເປັນຄວາມພະຍາຍາມໃນການແກ້ໄຂປັນຫາຂັດແຍ້ງໃນພະມ້າທີ່ມີຄວາມຄືບ ໜ້າເກີດຂຶ້ນ ໂດຍລັດຖະບານທະຫານພະມ້າໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ທ່ານນາງ ມາລາ ຕັນ ໄທ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງພະມ້າ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນໃນຄັ້ງທີ່ນະຄອນຫຼວ ງພະບາງດ້ວຍ ນອກຈາກນີ້ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮ່ວມກັນກຳນົດທ່າທີຂອງອາຊຽນ ທີ່ມີຕໍ່ປະເທດຄູ່ເຈລະຈາຂອງອາຊຽນ ໃນນີ້ລວມເຖິງປັນຫາຂັດແຍ້ງໃນພະມ້າດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ຮອງນ າຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດຂອງລາວໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ ບັນດາລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ກໍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບມາດຕະການ ຫຼືວ່າຮູບແບບການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງອາຊຽນກັບບັນດາ ປະເທດຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາຕ່າງໆຫັ້ນ ເຊິ່ງໃນນີ້ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ກໍໄດ້ຢືນຢັນຄືນວ່າການຄວາມເປັນແກນກາງຂອງອາຊຽນ ເຊິ່ງອັນນີ້ເປັນບ່ອນອີງອັນຫຼັກຂອງອາຊຽນ ໃນການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເ ທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາຂອງອາຊຽນ ສຳລັບບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ກໍແມ່ນບັນດາລັດຖະມົນຕີອາຊຽນໄດ້ ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບເຮັດແນວໃດ ອາຊຽນຈະພ້ອມກັນຊ່ວຍມຽນມາ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການເມືອງພາຍໃນຂອງມຽນມາຫັ້ນ ໂດຍການທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ເປັນປະທານອາຊຽນໃນປີ 2024 ຍ່ອມຖືເປັນໂອກາດສຳຄັນທີ່ລັດຖະບານລາວຈະ ໄດ້ສະແດງບົດບາດນຳໃນການເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມືທັງໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພາະຈະຕ້ອງເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນຳອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຄູ່ເຈລະຈາຂອງອາຊ ຽນທັງສອງຄັ້ງຢູ່ໃນລາວ ແຕ່ວ່າໃນຂະນະດຽວກັນ ລັດຖະບານລາວກໍຖືກຈັບຕາ ແລະ ຖືກກົດດັນຈາກນານາຊາດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕໍ່ປັນຫາຂັດແຍ້ງໃນພະມ້ານັ້ນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນແລງວັນພຸດມື້ນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ປະຊາຊົນລາວຍັງຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຄ່າຄອງຊີບສູງຕໍ່ໄປ ຍ້ອນການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ໃນລາຍການເມືອງລາ ວໃນປັດຈຸບັນ ຢ່າພາດຫາໂອກາດຕິດຕາມຮັບຟັງໃຫ້ໄດ້ ແລະ ຂໍແຈ້ງຂ່າວດີໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບວ່າ ທ່ານສາມາດຂຽນຄວາມເຫັນ ຫຼື ໃຫ້ອີໂມຈິໃນໃນລາຍງານຕ່າງໆທີ່ທ່ານອ່ານຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ VOA ລາວ ທີ່ lao.voanews.com ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຮອບລ່າສຸດ
ລັດຖະບານທະຫານມຽນມາກຳລັງກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ດ້ວຍການບັງຄັບໃຊ້ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນກາງເດືອນເມສານີ້ ແຕ່ບັນດານັກວິຈານຫຼາຍຄົນກ່າວວ່າ ການກະທຳດັ່ງກ່າວມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະສົ່ງ ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ກອງທັບຂອງຕົນ ລັດຖະບານທະຫານມຽນມາທີ່ປົກຄອງປະເທດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຍຶດອຳນາດ ໂດຍການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນເດືອນກຸມພາເມື່ອ 3 ປີກ່ອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເປົ້ າໝາຍແມ່ນເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຍິງສາວ ຈົ່ງປະຕິບັດການເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 60,000 ຄົນຕໍ່ປີ ກອງທັບກ່າວວ່າ ຄຳສັ່ງການເກນທະຫານ ເຊິ່ງຮູ້ໃນອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮັບ ໃຊ້ໜ້າທີ່ທະຫານຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເນື່ອງຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງຂອງກຸ່ມກະບົດພາຍໃນປະເທດ ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ລັດຖະບານທະຫານໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຮັບຈົດທະບຽນຂອງຜູ້ ລົງສະໝັກໃໝ່ ເຊິ່ງພວກເຂົາກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບການທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຕົນຢູ່ໃນສະໜາມລົບ ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ມີມາແຕ່ປີ 2010 ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດຳເນີນງານ ຈົນຮອດອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ຈຶ່ງໄດ້ທຳກ ານປະກາດໃຊ້ ໄຊຈະເລີນສຸກ ເກາະປາປົວນິວກີນີ ຈະມອບອຳນາດໃນການຈັບກຸມໃຫ້ແກ່ພວກທະຫານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈມສ໌ ມາຣາພີ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ຫຼັງຈາກມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 26 ຄົນ ໃນກາ ນດັກສະກັດໂຈມຕີລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນອາທິດແລ້ວ ໃນເຂດວາປານາມັນເດ ມັນດາ ທີ່ສອກຫຼີກຫ່າງໄກ ອຳນາດການ ອຳນາດໃນການຈັບກຸມ ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ແກ່ຕຳຫຼວດ ຕົ ວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດ ເຊິ່ງຂັ້ນຕົ້ນລາຍງານວ່າມີ 53 ຄົນ ແຕ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບໄດ້ປັບປ່ຽນຈຳນວນ ລົງມາເປັນ 26 ຄົນ ຜູ້ເສຍຊີວິດສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນພວກຊົນເຜົ່າຊິກິນ ແລະ ໄກກິນ ຊຶ່ງໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຊົນເຜົ່າອາ ມບູຣິນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ NBC ສ່ວນອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ ລາຍງານວ່າ ເຖິງແມ່ນຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດມີຈຳນວນຕ່ຳກວ່າຈິງ ແຕ່ລຸນຫຼັງມີການປັບປ່ຽນແລ້ວ ມັນຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ຈົບຂ່າວ ທ່ານ ຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄຊຈະເລີນສຸກ ພ້ອມດ້ວຍພຸດທະສອນ ຜູ້ກຳກັບລາຍການ ແລະ ຄະນະສະຖານີວິທະຍຸ VOA ຂໍອຳລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ຈະກັບຄືນມາພົບກັບທ່ານມື້ອື່ນ ເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫ າ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1,575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ານສາມາດຮັບຊົມໄດ້ສົດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່ານຈົ່ງມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ນອນຫຼັບຝັນດີ ລາຕີສະຫວັດ